خەۋەرلەرنى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز جەۋلان تەييارلىدى.
تېلېگراف تورىنىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى ئىيۇل بەرگەن خەۋەردە ئېيتىلىشىچە قىسقا مۇددەتلىك ئۆي ئىجارە بېرىش شىركىتى بولغان ئېير بىن تور سۇپىسىنىڭ خىتايدىكى ئىجارە ئۆي تەمىنلەش تىزىملىكىدىن قارىغاندا بۇ شىركەت بەزىدە ئۇيغۇر ۋە تىبەت قاتارلىق ئاز سانلىق مىللەتلەرگە تۇرالغۇ تەمىنلەشنى ئېنىق چەكلىگەن ۋە بۇنى بىز پەقەت يەرلىك قانۇنغا ئاساسەن شۇنداق قىلدۇق دېگەن ئېير بىن كېلەر يىل ئىككىنچى ئايدا ئۆتكۈزۈلمەكچى بولغان بېيجىڭ قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسىغا ياردەم بەرگەن شىركەت بولۇپ بۇ سەۋەبتىن كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى تەرىپىدىن كۈچلۈك بېسىمغا ئۇچرىغان ۋە بۇ ئولىمپىك مۇسابىقىسىغا ياردەم بېرىشتىن ۋاز كېچىشى تەلەپ قىلىنغان سەيشەنبە كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى كومىتېتى ئىسپات ئاڭلاش يىغىنىدا خىتايدا ئۆتكۈزۈلمەكچى بولغان قىشلىق ئولىمپىك مۇسابىقىسىغا ياردەم بەرگۈچى شىركەتلەردىن كوكا كولا ئىنتېل قاتارلىقلار ئىچىدە ئېيربىن شىركىتىمۇ تىلغا ئېلىنغان كىشىلىك ھوقۇق كۆزەتچىلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە خەلقئارا قانۇنغا ئاساسەن ھەرقانداق شىركەت ئۆز مەنپەئەتىنى دەپ كىشىلىك ھوقۇققا زىيانكەشلىك قىلماسلىقى كېرەك ئەگەر ئېيربىن شىركىتى ئامېرىكىدىكى ئافرىقىلىقلارغا ئۆي ئىجارە بېرىشنى چەكلىسە قارشىلىققا ۋە جازاغا ئۇچرايدۇ شۇنىڭدەك بۇ شىركەت خىتايغا ماسلىشىپ ئۇيغۇر ۋە تىبەتلەرگە ئۆي ئىجارە بېرىشنى چەكلىسە بۇمۇ كىشىلىك ھوقۇققا تاجاۋۇز قىلغانلىق بولىدۇ بۇ شىركەتنىڭ خىتايدا ئولىمپىك مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈشىگە ياردەم بەرگىنى ئەمەلىيەتتە خىتاينىڭ جىنايىتىنى قوللىغىنى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى بۇنى داۋاملىق ئەيىبلىشى كېرەك سىئېنئېن تورىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە

خىتاينىڭ جەنۇبىي دېڭىزدىكى كۆپلىگەن رايونلاردا ئىگىدارچىلىق ھوقۇقىنىڭ بارلىقىنى تەرغىب قىلىشى خەلقئارا قانۇنلارغا خىلاپ. خىتاي ھۆكۈمىتى تالاش-تارتىشلارنى تىنچلىق بىلەن ھەل قىلىشنى خالىمايدۇ، قانۇنغا ھۆرمەت قىلمايدۇ. خىتاينىڭ جەنۇبىي دېڭىزدىلا ئەمەس، ھىندىستانغا قىلغان تاجاۋۇزچىلىق ھۇجۇمى، تايۋان خەلقىنىڭ تىنچلىقىنى بۇزۇش ھەرىكەتلىرى ۋە باشقا تەھدىتلىرى،

لويد ئوستىن يەنە، خىتاي شۇنچە كۆپ تەھدىتلەرنى پەيدا قىلغان ئەھۋالدىمۇ، ئامېرىكىنىڭ خىتاي بىلەن ھەربىي توقۇنۇشقا كىرمەيدىغانلىقىنى، ئەمما دۆلەت مەنپەئەتى ئېغىر تەھدىتكە ئۇچرىغاندا ئارقىغا چېكىنمەيدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېگەن، خىتاي بىلەن چوقۇم ئۇرۇشىمىز دېمەيمىز، ئەمما مەنپەئەتىمىز تەھدىتكە ئۇچرىغاندا قورقۇپ قالمايمىز. لويد ئوستىن يەنە ئامېرىكىنىڭ ئۆز ئىتتىپاقداشلىرى بىلەن ھەمكارلىشىشىنىڭ ھىندى تىنچ ئوكيان رايونىنىڭ بىخەتەرلىكى، ۋە تەرەققىياتى ئۈچۈن زۆرۈر بولغان ئىستراتېگىيە ئىكەنلىكىنى، ئامېرىكىنىڭ بۇ رايوندىكى دۆلەتلەرنى ئامېرىكا بىلەن خىتايدىن بىرسىنى تاللاشقا مەجبۇرلىمايدىغانلىقىنى، بەلكى ئۇلارنى ئۆزئارا ئىتتىپاقلىشىپ، كورونا ۋىرۇسى، كىلىمات ئۆزگىرىشى ۋە رايون بىخەتەرلىكى قاتارلىق مەسىلىلەرنى بىرلىكتە ھەل قىلىشقا چاقىرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن.
خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا ئاقسۇ ۋىلايىتى توقسۇ ناھىيەسىدە تاڭ دەۋرىگە ئائىت ئەنشى قوۋۇق مەھكىمىسى مەدەنىيەت باغچىسى ياسالغان ئەنشى قوۋۇق مەھكىمىسىنىڭ باشقۇرۇشىدىكى لەشكەرگاھ توققۇزباشى شەھىرىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش قۇرۇلۇشى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى توققۇزىنچى ئايدا باشلىنىپ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى سەككىزىنچى ئايدا ئاياغلاشقان خىتاينىڭ تارىخىي مەلۇماتلىرىغا قارىغاندا تاڭ دەۋرىدىكى ئەنشى قوۋۇق مەھكىمىسى تەڭرىتاغنىڭ جەنۇبى ۋە شىمالىنى باشقۇرىدىغان مەمۇرىي ۋە ھەربىي ئورگان بولۇپ مىلادىيە ئالتە يۈز قىرىقىنچى يىلدىن يەتتە يۈز توقسىنىنچى يىلغىچە بىر يۈز ئەللىك يىل مەۋجۇت بولۇپ تۇرغان لېكىن چەت ئەل تارىخچىلىرى جۈملىدىن ئۇيغۇر تارىخچىسى تۇرغۇن ئالماس قاتارلىقلار خىتاي تارىخچىلىرىنىڭ بۇ خىل قاراشلىرىغا قوشۇلمايدۇ ۋە تاڭ سۇلالىسىنىڭ مۇنداق ئۇزۇن مەزگىللىك مەمۇرىي باشقۇرۇش ئاپپاراتىنىڭ مەۋجۇت بولمىغانلىقىنى

تارىخچىلارنىڭ بىلدۈرۈشىچە تاڭ سۇلالىسى ئۇيغۇر دىيارىنى تاجاۋۇز قىلىپ بېسىۋېلىپ بىر مۇددەت ھۆكۈمرانلىق قىلغان تەقدىردىمۇ بۇ دىيارنىڭ خىتاينىڭ ئەزەلدىن بىر قىسمى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرمەيدىكەن مىلادىيە سەككىز يۈز قىرىقىنچى يىلدىن كېيىن ئۇيغۇرلار بۇ يەردە يەنە ئۆز دۆلىتىنى قۇرغان ھەم تاڭ سۇلالىسىنىڭ بايرىقىنى چۆرۈۋەتكەن ئەنشى قوۋۇق مەھكىمىسىمۇ ئەمەلدىن قالغان بۈگۈنكى كۈندە خىتاي ھۆكۈمىتى قەدىمىي كۈسەن دۆلىتىنىڭ بىر مەزگىل تاڭ دەۋرىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا چۈشۈپ قالغىنىنى كۆتۈرۈپ چىقىش مەدەنىيەت نامى ئاستىدا مۇستەملىكىچىلىك ئىدىيىسىنى تارقىتىش ئۇيغۇر دىيارىنى ئەزەلدىن خىتاينىڭ بىر قىسمى قىلىپ كۆرسىتىش ئۈچۈن بۇ ئاتالمىش تارىخىي مەدەنىيەت باغچىسىنى قۇرۇپ چىققان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سولچىل ئىنقىلاب قوزغاپ خۇسۇسىي كارخانىلار ۋە شىركەتلەرگە زەربە بېرىشى نەتىجىسىدە خىتاينىڭ تېڭشۈن ئەلىبابا مېيتۈەن قاتارلىق داڭلىق ئۇچۇر تېخنىكا شىركەتلىرىنىڭ پايلىرى پاي چېكى بازىرىدا تۆكمە قىلىپ سېتىلىپ بىر كۈننىڭ ئىچىدە نەچچە يۈز مىليارد دوللار بايلىق توزۇپ كەتكەن سى ئېن ئېن خوڭكوڭ شۆبىسى پۇل مۇئامىلە تورىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، سەيشەنبە كۈنى، يەنى يىگىرمە يەتتىنچى ئىيۇل كۈنى مېيتۈەن شىركىتىنىڭ خوڭكوڭ پاي چېكى بازىرىدىكى پاي چېكى ئون يەتتە دە يەتتە پىرسەنت چۈشۈپ، دۈشەنبە كۈنىدىكىدىن ئون تۆت پىرسەنت تۆۋەنلىگەن. بۇ مەزكۇر شىركەتنىڭ پاي چېكى بازىرىغا كىرگەندىن بۇيان ئۇچرىغان ئەڭ ئېغىر زىيىنى ئىكەن. تېڭشۈن شىركىتىنىڭ پاي چېكى توققۇز پىرسەنت چۈشكەن بولۇپ، ئون يىلدىن بۇيان ئەڭ ئېغىر زىيان تارتقان كۈنى ھېسابلىنىدىكەن. ئەلىبابا شىركىتىمۇ دۈشەنبە كۈنى خوڭكوڭ پاي چېكى بازىرىدا زىيانغا ئۇچرىغان. پاي چېكى ئالتە پۈتۈن ئوندىن تۆت پىرسەنت چۈشۈپ كەتكەن. شۇنداق قىلىپ تېڭشۈن ئەلىبابا مېيتۈەننىڭ قىرىق سەككىز سائەت ئىچىدە يوقاتقان جەمئىي بايلىقى ئىككى يۈز ئوتتۇز يەتتە مىليارد دوللاردىن ئېشىپ كەتكەن. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، بۇ بىر قانچە ئايدىن بۇيان خىتاينىڭ ئۇچۇر تېخنىكا شىركەتلىرى زىيانغا ئۇچراپ كېلىۋاتقان بولۇپ، بۇ يىل ئىككىنچى ئايدىن باشلاپ چەت ئەلدىكى پاي چېكى بازىرىغا كىرگەن خىتاي تېخنىكا شىركەتلىرىنىڭ پاي چېكى چۈشۈپ كېتىپ، بىر تىرىليون دوللاردىن ئارتۇق زىيان تارتقان. بۇ كىشىنى چۆچۈتىدىغان ئەھۋال ئىكەن. بۇنىڭ ئاساسلىق سەۋەبى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سولچىل تەتۈر سىياسىتىدىن كۆرۈشكە بولىدىكەن. چۈنكى خىتاي ھۆكۈمىتى يىللاردىن بۇيان دۆلەت كارخانىلىرىنى قوللاپ، خۇسۇسىي كارخانىلارنى تىزگىنلەش، خۇسۇسىي كارخانىلارنى شىلىپ، دۆلەت كارخانىلىرىغا ياردەم قىلىش سىياسىتىنى قوللىنىۋاتقان بولغاچقا، بۇ ۋەزىيەتتە تىڭشۈن، ئەلىباباغا ئوخشاش خۇسۇسىي كارخانىلارغا بولغان ئىشەنچ تۆۋەنلەپ، پايچىكلارنىڭ بۇ شىركەتلەرنىڭ پايلىرىنى تۆكمە قىلىپ سېتىش ئەھۋالى كۆرۈلگەن. ئۇنىڭدىن باشقا خوڭكوڭ خېڭشېڭ پاي چېكى ئىندېكسىيەسىدە،